ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ ທຳໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ຄືໜ້າເສົ້າໆນະ ອັນ ນັ້ນ ຊົງໆເປັນຫວັດ ຊົງບໍ່ສະບາຍ ໂອ ເຈັບຄໍເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ມື້ນີ້ສິໄດ້ສຳພາດດັອກເຕີ ບາງເທື່ອອາການເຈັບຄໍກໍຄືສິຫາຍໄປເນາະ ເອີ ເພາະວ່າແຂກພິເສດທີ່ພວກເຮົາຈະສຳພາດໃນມື້ນີ້ ກັບປະຫ ວັດທີ່ໜ້າສົນໃຈພໍສົມຄວນເນາະ ນັ້ນກໍຄືວ່າ ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາຂອງພວກເຮົາຈະມາສຳພາດ ສາດສະດາຈານ ໄມຟອງ ໄມຊາຍ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພ າບ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປກໍໄດ້ມອບນາມມະຍົດໃຫ້ ອ່າ ນາມມະຍົດນັ້ນຊື່ວ່າ ວິທະຍາຖານະທາງວິຊາການ ຫຼື ເປັນສາດສະດາຈານພິເສດເນາະ ອ່າ ກໍເວົ້າຍາກແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຂໍຂໍອະໄພ ເຂົາຮ້ອງ ວ່າ visiting professor ບາດນີ້ຄຳຖາມກໍຄືວ່າ ຈະນຳເອົານາມມະຍົດ ແລະ ປະສົບການຂອງອາຈານໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ນັກຮຽນໄດ້ແນວໃດ ສາດສະດາຈານໄມຟອງ
ເຈົ້າ ອ່າ ກ່ອນຈະຕອບຄຳຖາມໂຕນີ້ເນາະ ຢາກຂໍ ອ່າ ໃຫ້ລາຍລະອຽດໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ການທີ່ວ່າອາຈານສອນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈະໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງສາດສະດາຈານພິເສດຈາກມະຫາວິທະຍາ ໄລ ອ່າ ຈາກສະຖາບັນໃດໜຶ່ງຫັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີຜົນງານດີເດັ່ນທາງດ້ານວິຊາການເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສິດສອນ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການອື່ນໆ ກັບມະຫາວິທະ ຍາໄລທີ່ເພິ່ນໃຫ້ນາມມະຍົດຫັ້ນເນາະ ເຈົ້າ ລະກ່ອນທີ່ໃຫ້ ເພິ່ນກໍຕ້ອງມີການປະເມີນຈາກຜົນງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນງານການຕີພິມເຜີຍແຜ່ທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເນາ ະ ຜົນງານການສິດສອນ ການເປັນອາຈານທີ່ປຶກສາ ຫຼືວ່າຜົນງານໃນການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເພິ່ນຫັ້ນເນາະ ລະຈາກນັ້ນທາງຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າສະເພາະກິດຂອງເພິ່ ນເນາະ ເພິ່ນຈະ ນຳເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຫັ້ນມາຄົ້ນຄວ້າໃນຄະນະກຳມະການຫຼາຍຄັ້ງ ລະສຸດທ້າຍຈັ່ງແມ່ນສະພາວິທະຍາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລນັ້ນເປັນຜູ້ຕົກລົງ ລະກໍຮັບຮອງພິຈາລະນາເອົາເນາະ ລະເພິ່ນຈັ່ງມອບໃຫ້ເນາະ ບາດນີ້ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ວ່າ ເຮົາຈະເອົາປະສົບປະການ ເອົານາມມະຍົດມາເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ອ່າ ບ້ານເມືອງເຮົາ ແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາຄືແນວໃດຫັ້ນເນາະ ຢາກຂໍຕອບຄືແນວນີ້ ເນາະ ອັນທີໜຶ່ງ ອ່າ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍລວມເນາະ ກໍແມ່ນວ່າມັນກໍຊິເຮັດໃຫ້ກຽດຊື່ສຽງສັກສີຂອງປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເຮົາທີ່ສັງກັດຢູ່ ແມ່ນມະຫາວິທະຍ າໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ລະກໍເຮັດໃຫ້ກຽດຊື່ສຽງຂອງຄົນເຮົາເນາະ ມີລັກສະນະພົ້ນເດັ່ນ ເຊິ່ງມັນຈະເປັນການສະແດງໃຫ້ສາກົນຮັບຮູ້ວ່າ ຄົນລາວເຮົາກະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ກະມີຜົນງາ ນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ວ່າພົ້ນເດັ່ນ ທຽມທັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເນາະ ອັນນັ້ນທີ 1 ໂດຍລວມ ອັນທີ 2 ເນາະ ການທີ່ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດສາດສະດາຈານພິເສດນີ້ ກະຊິເຮັດໃຫ້ເຮົາເອງມີກຳລັງໃຈ ມີຄວາມ ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ກະຊິເຮັດໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈໃນການສິດສອນ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ ມັນຈະເປັນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສິດສອນຄົ້ນຄວ້າ ຮ່ວມມືທາງວິຊາການຕ່າງໆ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມອບໝາຍຕຳແໜ່ງນີ້ໃຫ້ເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໂຕນີ້ມັນຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ ອັນນ່າ ວິຊາການເນາະ ປະກອບສ່ວນທ າງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ກໍຄືນັກສຶກສາ ໃນບ່ອນມະຫາວິທະຍາໄລເພິ່ນມອບໃຫ້ເຮົາ ທີ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຮົາຫັ້ນ ອັນນັ້ນອັນທີ 2 ອັນທີ 3 ບາດ ນີ້ ສຳລັບນັກສຶກສາລາວເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະກອບສ່ວນໃນການສິດສອນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1993 ເນາະ ມາຮອດນີ້ກະເປັນເວລາ 30 ປີ ກະມີນັກສຶກສາຫຼ າຍລຸ້ນ ເປັນອາຈານສອນ ເປັນອາຈານທີ່ປຶກສາບົດວິທະຍານິພົນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຮ້ອຍຄົນແລ້ວເນາະ ເວລາການຮັບຕຳແໜ່ງໂຕນີ້ ອັນຊົງກຽດນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກະແນ່ນອນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມ ສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນ ມີກຳລັງໃຈແຮງບັນ ແລະ ອັນສຳຄັນລະແມ່ນຊິເປັນແຮງບັນດານໃຈເນາະ ອັນນ່າ ໃຫ້ແກ່ ເປັນແບບຢ່າງ ເປັນແວ່ນແຍງໃຫ້ແກ່ນ້ອງນຸ່ງ ລູກຫຼານນັກສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພະຍາ ຍາມບຸກບືນສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄືກັນກັບເຮົາຫັ້ນແຫຼະເນາະ ອັນນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງອັນຊົງກຽດດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າ
ເຈົ້າ ອັນ ເຈົ້າ ບາດນີ້ເນາະ ສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບການສຶກສາ ແລະ ກະການສອນດ້ານການແພດຢູ່ປະເທດລາວນີ້ຄືຫຍັງ ຢາກໃຫ້ ອ່າ ດັອກເຕີອະທິບາຍສູ່ຟັງເດີ້ເນາະ
ເຈົ້າ ອ່າ ສຳລັບການສຶກສາທາງດ້ານການແພດເນາະ ຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ບໍ່ວ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ປະເທດລາຍ ທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ ລາຍຮັບປານກາງ ຫຼືວ່າປະເທດທີ່ວ່າກຳລັງພັດທະນາເນາະ ເຊິ່ງເປັນປະເທ ດທີ່ວ່າມີການພັດທະນາເສດຖະກິດຍັງບໍ່ທັນກ້າວກະໂດດເທື່ອຫັ້ນເນາະ ມັນກະມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງເນາະ ເຈົ້າ ເວົ້າເຖິງການຮຽນການສອນທາງດ້ານການແພດນີ້ ມັນຈະປິ່ນອ້ອມຢູ່ 5 ປະເດັນໃຫຍ່ ອັນ ທີ 1 ເວົ້າເລື່ອງຄົນ ອັນທີ 2 ເວົ້າເລື່ອງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ອັນທີ 3 ມັນເວົ້າເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງ ອັນທີ 4 ແມ່ນການບໍລິຫານຈັດການ ລວມ ລວມທັງບັນດາລະບຽບການນິຕິກຳຕ່າງໆ ອັນທີ 5 ລະແມ່ນເລື່ອງງົບປະມານ ມີ 5 ຢ່າງເນາະ ອັນທີ 1 ຄົນ 2 ຫຼັກສູດ 3 ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 4 ມາແມ່ນການບໍລິຫານຈັດການ ເລື່ອງລະບຽບການ ອັນທີ 5 ແມ່ນງົບປະມານ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງທ້າທາຍຢູ່ ບ້ານເຮົາໃນແຕ່ລະດ້ານເນາະ ອັນທີ 1 ເວົ້າເລື່ອງ ອັນນ່າ ຄົນກ່ອນເນາະ ບຸກຄະລາກອນ ຄົນນີ້ມັນມີ 2 ອັນ ອັນທີ 1 ແມ່ນນັກສຶກສາເອງ 2 ເບື້ອງຄູອາຈານເຮົາ ນັກສຶກສາເຮົານີ້ເນາະ ໃນສະພາບທີ່ວ່າບ້ານເຮົ າ ອ່າ ຍັງມີລະດັບການສຶກສາຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາສາມັນ ກະບໍ່ທັນມີ ອ່າ ພື້ນຖານທີ່ວ່າໜາແໜ້ນ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍທີ່ມາຮຽນ ບາງຄົນກະຮຽນເກັ່ງແທ້ ແຕ່ບາງຄົນກະ ຍັງ ອ່າ ບໍ່ທັນເກັ່ງ ສະນັ້ນ ເວລາມາຮຽນກະຊິມີບັນຫາເນາະ ທີໜຶ່ງເລື່ອງລະດັບການສຶກສາ ເອີ
ມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກສຶກສາທີ່ວ່າມາຈາກຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເນາະ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ບາງຈຳນວນກະເກັ່ງແທ້ ມາ ມາຈາກຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແຕ່ກະຍັງເກັ່ງເນາະ ແຕ່ວ່າຈຳນວນໂ ດຍເວົ້າລວມກະແມ່ນຍັງມີບັນຫາຢູ່ ອັນນັ້ນທີໜຶ່ງໃນເບື້ອງຄົນ ແລະ ແມ່ນນັກສຶກສາເອງ ທີສອງ ເວົ້າເລື່ອງຄູອາຈານເນາະ ຄູອາຈານເຮົານີ້ເນາະ ກະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຖ້າວ່າຄູອາຈານເຮົາມີຄຸນນະພາ ບ ເກັ່ງ ແນ່ນອນ ການສິດສອນກະຊິສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ດີ ນັ້ນ ຢູ່ຈຸດນີ້ເນາະ ຄູອາຈານເຮົາກະບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະເກັ່ງໝົດທຸກຄົນເນາະ ມັນກະມີບາງຈຳນວນທີ່ວ່າ ອ່າ ຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ຍົກສູ ງຄຸນນະພາບ ຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເນາະ ອັນທີໜຶ່ງ ແມ່ນວ່າເລື່ອງຄົນກະແມ່ນມີສິ່ງທ້າທາຍຄືແນວນັ້ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍອີກອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນດ້ານຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານຄູອາຈານນີ້ກະແມ່ນ ເລື່ອງປະລິມານ ເລື່ອງຈຳນວນ ພວກເຮົາກະມີຈຳນວນບໍ່ພຽງພໍເນາະ ເພາະວ່າຫຍັງ ປັດຈຸບັນນີ້ ບັນດາທ່ານກະຊິເຄີຍໄດ້ຍິນແລ້ວວ່າ ທາງລັດຖະບານກະພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນໂຄຕາລັດຖະກອນໃຫ້ໜ້ອຍລົ ງເລື້ອຍໆເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ ຄູອາຈານເຮົາຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົານີ້ເນາະ ເຖົ້າແກ່ອາວຸໂສ ມັນກະໄດ້ ອ່າ ເຂົ້າບຳນານເນາະ ແລ້ວເລື່ອງຕົວເລກໂຄຕາແຕ່ລະປີກະໜ້ອຍລົງເນາະ ຄືໂຕຢ່າ ງປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາກະໄດ້ແຕ່ສອງຕົວເລກ ສອງ ສອງຕຳແໜ່ງເທົ່ານັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າການອອກ ຫຼືວ່າການເຂົ້າກິນເບ້ຍບຳນານນີ້ກະຫຼາຍເນາະ ເປັນສິບປາຍຄົນເນາະ ມັນຈະບໍ່ balance ກັນເນາະ ເລື່ອງຄຸນນະ ພາບກະ ອ່າ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລ້ວກະເລື່ອງຈຳນວນເນາະ ອັນນັ້ນແມ່ນຄົນ ອັນທີສອງ ເວົ້າເລື່ອງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນເນາະ ເຖິງວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງຫຼັກ ຫຼັກສູດການ ຮຽນການສອນໃຫ້ມັນທັນສະໄໝ ກ້າວໜ້າເນາະ ໃຫ້ມັນສາມາດທຽມທັນກັບພາກພື້ນ ແລ້ວກະສາກົນ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກະຍັງມີ ອ່າ ສິ່ງທີ່ວ່າ ອັນນ່າ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ເນາະ ຄັນຊິໄປທຽບໃສ່ຫຼັກສູດຂອງສາກົນ ອ່າ ມັນກະຊິບໍ່ເຖິງຂັ້ນນັ້ນເທື່ອ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກະມີຄວາມພະຍາຍາມເຮັດແນວໃດໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອັນນັ້ນເລື່ອງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນເຮົາມີສິ່ງທ້າທາຍ ອັນທີ 3 ກະແມ່ນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດ ວກ ໂຕນີ້ສຳຄັນຫຼາຍເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫ້ອງຮຽນເນາະ ຫ້ອງທົດລອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຂົາຮ້ອງວ່າແມ່ນ ຫ້ອງຈຳລອງ ອັນນ່າ ເຮັດຕົວຈິງເນາະ ເປັນ simulation center ນີ້ ພວກເຮົາກະຍັງບໍ່ມີເນາະ ອັນນີ້ ອ່າ ກະເວົ້າ ແຈ້ງໃຫ້ຟັງເລີຍເນາະ ອ່າ ເຮົາເປັນໂຮງຮຽນແພດແຫ່ງດຽວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ວ່າເຮົາຍັງບໍ່ມີ simulation center ເນາະ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາແພດໄດ້ ອັນນ່າ ໄປທຳ ທຳການທົດລອງ ຫຼືວ່າເຮັດປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ອນຊິໄປເຮັ ດກັບຄົນເຈັບເນາະ ແຕ່ພວກເຮົາກະມີແຜນແລ້ວເນາະ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ດ້ວຍເງິນກູ້ຢືມຈາກລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີນີ້ ພວກເຮົາຈະມີໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາເປັນຄັ້ງທຳອິດ ອີກປະມາ ນ 4-5 ປີຂ້າງໜ້າ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກະຊິມີ simulation center ເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາເນາະ ອັນນັ້ນອັນທີ 3 ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ພວກເຮົາກະມີບັນຫາຄືແນວນັ້ນ ແລະ ອັນທີ 4 ແມ່ນກ ານບໍລິຫານຈັດການ ລວມທັງ ນິຕິກຳ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໂຕນີ້ພວກເຮົາກະຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາປັບປຸງໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນ ອັນນີ້ກະເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍແມ່ນເລື່ອງງົບປະມ ານ ແມ່ນ ງົບປະມານເນາະ ອ່າ ພວກເຮົາກະໄດ້ຮັບງົບປະມານທີ່ວ່າຈຳກັດ ສະນັ້ນ ສີ່ຫ້າຢ່າງທີ່ວ່າມັນປິ່ນອ້ອມເລື່ອງການຮຽນການສອນນີ້ ພວກເຮົາກະຖືວ່າຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຢູ່ເນາະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັ ດນີ້ມາເວົ້າເລື່ອງການ ຂອດຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກເດ ມັນກະຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ເຮົາ ເຮົາກະເວົ້າກັນຈັ່ງຊັ້ນໆ ແຕ່ວ່າສາເຫດຫຼັກຂອງມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງ ດຣ ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາສຸກຢູ່ໃນ ສປ ປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາເນາະ ລັດຖະບານກະໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງວຽກງານສາສຸກໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນ ແລະ ກະບໍ່ແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນບັນຫາແຕ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມັນກະເປັນບັນຫາຂອງຫຼາຍໆປະເ ທດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນນີ້ເນາະ ເວົ້າລວມ ອັນນັ້ນ ເວົ້າສະເພາະກະແມ່ນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ຫຼືວ່າມີລາຍຮັບຕ່ຳເນາະ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງຫຼັງໆ ສີ່ຫ້າປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະມີຫຼາຍປະເ ທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ອັນນ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຫຼັງການລະບາດກະຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ ເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ ເລື່ອງເສດຖະກິດການເງິນເນາະ ມີເງິນ ໄພເງິນເຟີ້ອີ່ຫ ຍັງຕ່າງໆ ເຮັດສົ່ງ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງ ແລ້ວມັນກະກັບມາສູ່ ອັນນ່າ ເລື່ອງວຽກງານສາສຸກຂອງພວກເຮົາເນາະ ແລະ ບັດນີ້ ເຖິງວ່າລັດຖະບານກະພະຍາຍາມເຮັດແນວໃດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກາ ນບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງເນາະ ເຊັ່ນວ່າເພິ່ນກະໄດ້ພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບເນາະ ມີການປັບປຸງສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຊົນ ບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເນາະ ມີການບໍລິການເຄື່ອນທີ່ໄປຮັບໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ວ່າມີການລະບາດຂອງພະຍາດບໍ ຫຼືວ່າການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແກ່ເດັກນ້ອຍ ການໂຄສະນາສຸຂາສຶກສາຕ່າງໆນີ້ ເພິ່ນກໍໄດ້ລົງທຶ ນຫຼາຍ ເພິ່ນກະໄດ້ເຮັດ ແຕ່ມັນກະຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ດອກຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆເນາະ ເພາະວ່າວຽກ ວຽກງານສາສຸກຂອງພວກເຮົານີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ແມ່ນຂະແໜງການສາສຸກຈະເປັນຜູ້ເຮັດຢ່າງດຽວ ແລ້ວມັນຈະສຳເລັ ດ ມັນພົວພັນກັບຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ຫຼາຍໆຂະແໜງການ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ຟັງເນາະ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າວ່າເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ເສັ້ນທາງເດີນທາງ ການຂົນສົ່ງບໍ່ດີເນາະ ສົມມຸດວ່າປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຢາກເດີນທາງມາຮັບການບໍລິການບໍ່ໄດ້ ມັນກະເປັນບັນຫາຄືກັນ ແມ່ນບໍ່ ຢູ່ທີ່ເສັ້ນທາງ ຕົວຢ່າງການຄົມມະນາຄົມບໍ່ດີເນາະ ປະຊາຊົນບາງຈຳນວນແມ່ນຍັງຢູ່ໄກ ຢູ່ໃນພູໃນຜາອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ບາດນີ້ເຈັບເປັນ ຈະເກີດລູກຫຍັງ ຊິມາຫາສຸກສາລາ ມາຫາໂຮງໝໍ ກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນເນາະ ກະເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ອັນນັ້ນຕົວຢ່າງ ເຈົ້າ ອັນທີ 2 ຕົວຢ່າງອີກເນາະ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນການຮັກສາສຸຂະພາ ບຂອງປະຊາຊົນ ຮີດຄອງປະເພນີ ຄວາມເຊື່ອຖືບາງຢ່າງທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ອັນນີ້ກໍເປັນອຸປະສັກອັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງອັນນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງການຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ຫຼືວ່າຄະ ນະກຳມະການບັນດາຊົນເຜົ່ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນເຮັດແນວໃດໃຫ້ປະຊາຊົນ ອັນນ່າ ເຂົ້າໃຈເນາະ ບາງຢ່າງ ຄວາມເຊື່ອບາງຢ່າງທີ່ມັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ ອັນນ່າ ພະຍາຍາມອະທິ ບາຍໃຫ້ຂະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ຂະເຈົ້າປະລະໄປ ສົມມຸດຈັ່ງຊີ້ ເຫັນບໍ່ ມັນພົວພັນກັນ ພົວພັນກັບເລື່ອງເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ກໍແມ່ນກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ສົມມຸດຈັ່ງຊີ້ ພົວພັນກັບເລື່ອງຮີດຄອງປະເພນີ ກໍ ແມ່ນຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ຄະນະກຳມະການບັນດາເຜົ່າ ລະບັດນີ້ອີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເນາະ ລະດັບການສຶກສາຂອງປະຊາຊົນກໍຍັງບໍ່ທັນ ຄວາມເຊື່ອ ແມ່ນ ອັນນີ້ກໍເປັ ນສິ່ງທີ່ວ່າຂະແໜງການສຶກສາກໍຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມເນາະ ບັດນີ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເນາະ ເວົ້າເຖິງງົບປະມານ ກໍຕ້ອງແມ່ນກະຊວງການເງິນ ເຫັນບໍ່ ມັນຕິດພັນກັບຫຼາຍຂ ະແໜງການ ບໍ່ແມ່ນສາທາ ເຫັນພາບ ເຫັນພາບເລີຍ ເຫັນພາບເລີຍ ເຈົ້າ ອັນນ່າ ບັດນີ້ລອງ ລອງມາລົງເລິກເນາະ ລົງເລິກ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍຍົກ ຍົກຕົວຢ່າງບາງອັນ ຕົວຢ່າງເວົ້າເລື່ອງບຸກຄະລາກອນເນາະ ເລື່ອງຈຳນວນເຮົາກະບໍ່ພຽງພໍເນາະ ແພດໝໍທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກນີ້ ກະຖືວ່າຍັງ ຍັງບໍ່ພຽງພໍເນາະ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກເພິ່ນ ເພິ່ນ ອັນນ່າ ວາງໄວ້ ເນາະ ວ່າຕົວຢ່ າງ 1,000 ຄົນປະຊາກອນນີ້ ເຮົາຕ້ອງມີແພດໝໍຈັກຄົນ ຕ້ອງມີພະຍາບານຈັກຄົນຈັ່ງຊີ້ ເຮົາກະຍັງສາມາດ ອັນນ່າ ບັນລຸບໍ່ໄດ້ເທື່ອເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍເນາະ ລະກະເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືຫຍັງຕ່າງໆ ເວົ້າ ລວມກະແມ່ນການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຖະບານເຮົານີ້ ກະຍັງຖືວ່າຍັງຢູ່ໃນ ລະດັບທີ່ວ່າ ອັນນ່າ ບໍ່ທັນສູງເທື່ອເນາະ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ມີແຕ່ 9% GDP ທັງໝົດ ຂອງລາຍຮັບງົບປະມານທີ່ລັດເຮົາ ໄດ້ ແຕ່ມາເບິ່ງປະເທດອື່ນນີ້ ຂະເຈົ້າ ຂະເຈົ້າເກີນນີ້ຫຼາຍເນາະ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ກະເປັນຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂອງພວກເຮົາ ກະຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ເນາະ ເ ຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ເນາະ ມື້ກີ້ເວົ້າວ່າ ອັນ ເລື່ອງບຸກຄະລາກອນການແພດບໍ່ພຽງພໍເນາະ ແລ້ວກ່ອນຈະສ້າງນັກການແພດໄດ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການນີ້ໄດ້ນີ້ ລຳບາກບໍ ສະເພາະວິຊາແພດຕ້ອງມີຄ ວາມອົດທົນ ຫຼືວ່າມີຄວາມກ້າບໍ ຈຶ່ງວ່າສາມາດຜະລິດນັກການແພດຫັ້ນມາໄດ້ ເຈົ້າ
ເຈົ້າ ແນ່ນອນເນາະ ການສ້າງແພດໝໍທີ່ວ່າໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແມ່ນ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍເນາະ ເພາະວ່າຫຍັງ ຂະແໜງການແພດຂອງພວກເຮົານີ້ ເປັນຂະແໜງການທີ່ວ່າຮັບຜິດຊອບເລື່ອງຊີວິດອິນ ຊີ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ສະນັ້ນ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຈົບອອກມາ ມັນຕ້ອງແນ່ນອນ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄວາມແມ່ນຢຳ ຄວາມທັນສະໄໝເນາະ ເພາະວ່າເຮົາເຮັດກັບຄົນເດ ລະອີກອັນໜຶ່ງເນາະ ການຮຽນແພດ ເປັນການຮຽນທີ່ວ່າດົນຫຼາຍເນາະ ຕົວຢ່າງຮຽນປະລິນຍາຕີການແພດເນາະ ກະຕ້ອງ 6-7 ປີເນາະ ແມ່ນ 7 ປີ ປານນີ້ 6 ປີເນາະ 6 ປີບໍ່ແລ້ວເດ ຈົບມານີ້ແມ່ນຈົບປະລິນຍາຕີ 6 ປີ ຈົບແລ້ວລະຈະຕ້ອງ ໄປ ຮ້ອງວ່າໄປເຮັດ intern ອີກເນາະ ໄປ ໄປເປັນຝຶກຫັດອີກ ແພດຝຶກຫັດອີກ 2 ປີ 2 ປີແລ້ວ ຖ້າວ່າມີໂອກາດຮຽນຕໍ່ ໄປຮຽນຊ່ຽວຊານຂັ້ນ 1 ເນາະ ໃຊ້ເວລາອີກປະມານ 3 ປີ ແລະ ຮຽນ 3 ປີຈົບແລ້ວ ຕ້ອງໄປຮຽນລົງເລິ ກສະເພາະທາງອີກ ເປັນຊ່ຽວຊານຂັ້ນ 2 ອີກ 3 ປີ ສະນັ້ນ ລວມແລ້ວເຮົາມາເບິ່ງນີ້ເນາະ 6 ປີ 2 ປີ 3 ປີ 3 ປີ ເປັນ 14 ປີ ເຫັນບໍ່ ຈັ່ງ 14 ປີ 14 ປີ ເຫັນບໍ່ ຈັ່ງຄ່ອຍຖືວ່າສຸດຍອດເນາະ ອອກມາປິ່ນປົວຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນເນາະ ເຊິ່ ງຕ່າງຈາກຂະແໜງການອື່ນ ເພິ່ນອາດຈະ 6 ປີເນາະ ຮຽນໂທ ອາ ເອກໄປກະຊິບໍ່ເກີນ 10 ປີເນາະ ອັນນີ້ ພວກເຮົານີ້ໃຊ້ເວລາດົນຫຼາຍ ອັນນັ້ນກະເປັນ ເປັນສິ່ງທີ່ຢືນຢັນວ່າ ການຮຽນແພດນີ້ກະ ກະຍາກເນາະ ແ ລະ ອີກອັນໜຶ່ງສຳຄັນເນາະ ອາຊີບແພດໝໍນີ້ເປັນອາຊີບທີ່ວ່າ ອັນນາ ຕ້ອງໄດ້ອົດທົນເດ້ ເພາະວ່າຫຍັງ ໃນຕອນເປັນນັກສຶກສາເນາະ ຮຽນແລ້ວກະມາປະຕິບັດງານ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການເວນຍາມເນາະ ມີກາ ນເວນຍາມ ບາງຄັ້ງນະ ການເວນຍາມນີ້ຂອງໝໍ ບາງຄົນນີ້ອາດຈະວັນຕໍ່ວັນເລີຍເນາະ ບໍ່ໄດ້ອອກຍາມ 24 ຊົ່ວໂມງ 24 ຊົ່ວໂມງບໍ່ແລ້ວເນາະ ໃນມື້ຕໍ່ມາ ຄັນຖ້າວ່າຈຳເປັນກໍຕ້ອງໄດ້ ກໍຕ້ອງ ກະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດ ວຽກ ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ ຫຼື ບາງຄົນກະບ່າມື້ເທົ່ານັ້ນ ສະນັ້ນ ຖ້າວ່າ ຄັນຄົນເຮົາມັນບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນພຽງພໍ ນອນບໍ່ ບໍ່ເຕັມ ບໍ່ອີ່ມບໍ່ເຕັມຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍ ມັນກະເປັນບັນຫາຄືກັນເນາະ ອັນສຳຄັນ ແລະ ແມ່ນວ່າຕ້ອງມີຄວາມອົດ ທົນ ເພາະວ່າຫຍັງ ອົດທົນຕ້ານທານກັບແຮງກົດດັນເນາະ ໃນຄົນເຈັບໜັກທີ່ມາກົດດັນຕໍ່ ອັນນາ ສະພາບອາລົມຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບແດ່ ຂອງຄອບຄົວແດ່ ພວກເຮົາກະຊິຮູ້ເນາະ ເວລາຄົນມັນບໍ່ ມັນເຈັບມັນເປັ ນເນາະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງກະບໍ່ ບໍ່ດີໃຈ ລະ ມາກະໜ້າບູດໜ້າຫຍັງມາ ສົມມຸດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອາດຈະ ບາງຄັ້ງກະອາດຈະມີການກະ ກະທົບກະທັ່ງອີ່ຫຍັງ ແຕ່ແພດໝໍກະຕ້ອງໄດ້ອົດທົນເນາະ ຕ້ານທານ ແຮງຕ້ານທານດັ່ງ ກ່າວເນາະ ອັນ ວິຊາແພດໝໍນີ້ ຄັນຊິເວົ້າລະ ຮຽນກໍຍາກຢູ່ແລ້ວເນາະ ຈົບມາເນາະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນກະເປັນ ກະເປັນ ອັນນາ ວິຊາຊີບໜຶ່ງທີ່ໜ້າພູມໃຈ ແລະກະເພາະວ່າເປັນ ວິຊາທີ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນເນາະ ຮັບໃຊ້ ອັນນາ ຄົນເຈັບ ທີ່ ທີ່ເຈັບເປັນຫັ້ນແຫຼ້ວເນາະ ແລະ ຍິ່ງໃນຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳຂອງວິຊາຊີບ ມັນກໍ ກໍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດແນວນັ້ນ ກະເປັນສິ່ງທີ່ວ່າພູມໃຈເນາະ ເ ຈົ້າ
ຢາກຖາມອາຈານວ່າ ອັນນາ ແມ່ນຫຍັງຄືວຽກງານອັນຮີບດ່ວນຂອງການສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົານີ້ ເຈົ້າ ເປັນຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເນາະ ອາ ປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ພ ວກເຮົາກະພະຍາຍາມຫັນໄປສູ່ຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ ສະນັ້ນ ການຮຽນການສອນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ ກະແມ່ນວ່າຕ້ອງເນັ້ນເລື່ອງຄຸນນະພາບ ສະນັ້ນ ໃນການເນັ້ນ ເລື່ອງຄຸນນະພາບນີ້ ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ ຢາກຂໍຍົກຕົວຢ່າງສອງດ້ານທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນ ເປັນຫຼັກເນາະ ອັນທີໜຶ່ງ ເວົ້າເລື່ອງບຸກຄະລາກອນ ຄູອາຈານນີ້ສຳຄັນ ແມ່ນຕ້ອງມີຄຸນນະພາບເ ນາະ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຄູອາຈານຕ້ອງເກັ່ງ ເນາະ ຕ້ອງເກັ່ງ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ ຈຶ່ງຊິສາມາດຖ່າຍທອດບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາ ບ ປະສິດທິຜົນ ບາດນີ້ ຄັນຖ້າວ່າຄຸນນະພາບບໍ່ແລ້ວ ມັນຕ້ອງພຽງພໍເນາະ ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາຂາດຈຳນວນຄູອາຈານຫຼາຍ ຄູອາຈານແຕ່ລະຄົນນີ້ໄດ້ແບກຫາບໃນການສິ ດສອນຫຼາຍ ເພາະວ່າການສິດສອນຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົານີ້ ມີທັງໝົດ 6 ຄະນະວິຊາ ເນາະ ມີ 6 ຄະນະວິຊາ ຄະນະວິຊາການແພດ ທັນຕະແພດ ອາ ການຢາ ຫຼືວ່າເພສັດສາດ ເນາະ ພ ະຍາບານສາດ ເຕັກນິກການແພດ ສາທາສຸກສາດ ເນາະ ນັກຮຽນກະສອງພັນປາຍ ສາມພັນ ເນາະ ນັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງໄດ້ໄປສອນ ອາຈານຜູ້ໜຶ່ງກະໄດ້ສອນທັງ 5 6 ຄະນະວິຊາ ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີ ອັນ ນ່າ ສະຖາບັນອື່ນໆອີກ ທີ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ໄປສອນຊ່ວຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ອັນນ່າ ວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ ເພິ່ນກະມີການສ້າງແພດໝໍຂອງເພິ່ນ ພວກ ພວກເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ໄປຊ່ອຍ ນັ້ນ ໂຕນີ້ເວົ້າເລື່ອ ງຄຸນນະພາບບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງເວົ້າເລື່ອງຈຳນວນ ເນາະ ລະອີກອັນໜຶ່ງ ເນາະ ເຮົາກຳລັງຈະມີໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ 4-5 ປີຂ້າງໜ້ານີ້ ຊິເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອ ງພວກເຮົາຈະມີ ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາເອງ ເນາະ ລະໂຕນີ້ນີ້ ເນາະ ຈະເປັນໂຕ ອາ ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນ ລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເ ນາະ ບັນດາທ່ານກະຊິເຫັນ ຄັນຖ້າວ່າຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຄັນຖ້າວ່າໂຮງຮຽນແພດ ມັນຕ້ອງມີໂຮງໝໍຂອງເຂົາເອງ ເປັນຂອງ ອັນນ່າ ໂຮງຮຽນແພດນັ້ນ ລະເຮົານີ້ກຳລັງຈະມີອີກ 4-5 ປີຂ້າງໜ້າ ຖາມວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ພ ວກເຮົາອາໄສໂຮງ ໂຮງໝໍໃດແດ່ ທີ່ວ່າເປັນບ່ອນຝຶກປະຕິບັດງານຂອງ ອັນນ່າ ນັກສຶກສາແພດຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາກະອາໄສໂຮງໝໍສູນກາງນີ້ເປັນຫຼັກ ເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ເສດຖາທິລ າດ ມິດຕະພາບ ໂຮງໝໍເດັກ ຫຼືວ່າໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ອັນນ່າ ເກີດໃໝ່ນີ້ ເນາະ ກະ ກະເປັນໂຮງໝໍທີ່ວ່າ ອັນນ່າ ເປັນບ່ອນຝຶກປະຕິບັດຂອງເຮົາ ເນາະ ອັນນັ້ນທີ 1 ພວກເຮົາຕ້ອງຫັນເປັນຄຸນນະພາບ ເວົ້າເລື່ອງ ບຸກຄະລາກອນຄູອາຈານ ເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນ ອັນທີ 2 ລະແມ່ນເຮົາຢາກເນັ້ນເລື່ອງຫຼັກສູດ ເນາະ ຫຼັກສູດຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາ ມີການປັບປຸງຫຼັກສູດບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ແລ້ວ ຕ້ອງປັບໃຫ້ມັນເຂົ້າກັບ ອັນນ່າ ປັບລະກະສາມາດໃຫ້ມັນເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ລະກະສາກົນໄດ້ ເນາະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກພື້ນອາຊຽນເຮົາ ເນາະ ອັນທີ 2 ເນາະ ລະແມ່ນວ່າໂຕໃດ ຫຼັກສູດໂຕໃດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ທັນມີ ພວກເຮົາ ຍັງຂາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການຊ່ຽວຊານບາງຢ່າງ ເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ເນາະ ອັນນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ ອັນນ່າ ເຮັດ ອາ ເປັນບຸລິມະສິດ ຫຼືວ່າເປັນບັນຫາຮີບດ່ວນ ເນາະ ເຈົ້າ
ເຈົ້າ ບັດນີ້ເນາະ ເຈົ້າ ອັນນ່າ ບັດນີ້ຂໍຖາມກ່ຽວກັບສະໄໝອາຈານຮຽນພຸ້ນແຫຼະເນາະ ສະໄໝດັອກເຕີເຄີຍຮຽນເນາະ ໃນສະໄໝທີ່ອາຈານມາຍຟອງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງເນາະ ຈົນມາເປັນສາດສະດາຈານ ເ ມື່ອມາສອນແລ້ວ ອາຈານໄດ້ເຫັນນັກຮຽນສອບຕົກ ອາ ລະກະສອບຜ່ານນີ້ເນາະ ແລ້ວອາຈານໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາພິເສດແນວໃດ ຫຼືວ່າອາດມີນັກຮຽນປ່ຽນໃຈ ເຂົາເຈົ້າຢາກໄປຮຽນວິຊາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນການແພ ດ ນະ ເຈົ້າ ຕົວນີ້
ເຈົ້າ ເກີດກໍລະນີແບບນີ້ຂຶ້ນບໍ່ ເຈົ້າ ກະມີ ກະມີ ເນາະ ອາ ທີ່ຈິງແລ້ວ ອາ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກະບໍ່ໄດ້ເປັນນັກສຶກສາທີ່ເກັ່ງ ເນາະ ກະ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີຈຸດພິເສດກໍຄືເປັນ ເປັນຄົນທີ່ວ່າດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ລະກະ ອາ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ເນາະ ອ່າ ຄວາມ ຄວາມຈຳເນາະ ກໍບໍ່ໄດ້ວ່າດີປານໃດດອກເນາະ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານັກສຶກສາທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສາມາດບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍດອກ ສຳຄັນເລີຍແມ່ ນວ່າຮຽນແພດຮຽນໝໍນີ້ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນເນາະ ພວກ ພວກເຮົານີ້ມີເວລາເທົ່າກັນ 24 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນເນາະ ແຕ່ວ່າສຳຄັນວ່າ ເຮົາຕ້ອງອົດທົນສ່ຳໃດ ຊິຕັ້ງໃຈສ່ຳໃດ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ຂະຫຍັນ

ອັນ ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງຄຳຖາມ ເປັນຫຍັງ ເປັນຫຍັງ ລະເພື່ອໃຫ້ເຮົາຊອກຄົ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຖ້າວ່າເຮົາຕັ້ງຄຳຖາມນີ້ລະ ເຮົາຈະເກັ່ງ ເຮົາຈະຊອກຮູ້ໄປເລື້ອຍໆເນາະ ລະເຮົາຈະໄດ້ຄຳຕອບເນາະ ອັນນີ້ສຳຄັນຫຼ າຍ ການຮຽນແພດໝໍນີ້ ການຕັ້ງຄຳຖາມ ການສັງເກດນີ້ ສຳຄັນຫຼາຍ ເຈົ້າ ລາງເທື່ອອາດຈະມີຄົນເວົ້າວ່າ ເອົ້າ ອາຈານ ເຈົ້າ ລາງເທື່ອອາດຈະມີຄົນເວົ້າວ່າ ເອົ້າ ອາຈານເກັ່ງລະ ເວົ້າຫຍັງກໍຄືຫັ້ນນະ ບັດນີ້ວິ ທີການປະຕິບັດແບບງ່າຍໆ ແບບນັກສຶກສາທົ່ວໄປ ຫຼືວ່າຄົນທົ່ວໄປສາມາດປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍໆ ມັນ ມັນເປັນແບບໃດ ເຈົ້າ ກະຄືເວົ້າມາຫັ້ນເນາະ ອັນທີໜຶ່ງລະແມ່ນວ່າມັກອ່ານເນາະ ຕ້ອງມັກອ່ານເນາະ ອ່ານສ ຳຄັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປຶ້ມແບກ ປຶ້ມມັນແບກໄປອ່ານ ດຽວນີ້ເປັນຍຸກອັນນ່າ ດິຈິຕອນ ຍຸກອອນລາຍແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີຄຳຕອບຕົວໃດຕົວໜຶ່ງ ຫຼືວ່າຢາກ ຢາກຮູ້ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ກະພ ຽງແຕ່ເຂົ້າອອນລາຍເນາະ ເຂົ້າ search ຢູ່ໃນອັນນ່າ search engine ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອ່າ Google ບໍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອັນນ່າ ຖ້າວ່າທາງການແພດຈະເຂົ້າ Google Scholar ບໍ ຫຼືວ່າເຂົ້າທາງ PubMed ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນີ້ ເຮົາສາມາດຄົ້ນໄດ້ທຸກຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດເ ນາະ ສຳຄັນລະແມ່ນວ່າ ເຮົາ ເຮົາມີຄວາມສະແຫວງຫາມັນຫຼືບໍ່ ເຮົາມີຄຳຖາມ ເຮົາມີປະເດັນທີ່ເຮົາຢາກຮູ້ ເຮົາຕ້ອງຫາເວລາເນາະ ເຖິງວ່າຈະຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ ເຮົາກໍຕ້ອງ search ມັນເຂົ້າໄປ ເພື່ອເອົາຄຳ ຕອບ ລະອັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ປັດຈຸບັນນີ້ ເພື່ອຈະ search ຂໍ້ມູນອີ່ຫຍັງຕ່າງໆຢູ່ໃນອອນລາຍນີ້ ເລື່ອງພາສາອັງກິດເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເນາະ ລະນັກສຶກສາເຮົາຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ພາສາອັງກິດເນາະ ລະບາງຄົນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນຢາກແນະນຳວ່າ ຄົນທີ່ຈະມາເປັນແພດເປັນໝໍນີ້ ເລື່ອງພາສາອັງກິດນີ້ກະສຳຄັນທີ່ສຸດເນາະ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ອືມ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ພໍດີ ພໍດີ ອັນນັ້ນເລີຍ ພໍດີຊິຖາມເລີຍ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຊີນຕໍ່ເລີຍ ຈິງໆແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕ ອບເດຫັ້ນ ຄຳຖາມວ່າ ນັກສຶກສາເສັງບໍ່ຜ່ານ ຊິເຮັດແນວໃດ ໄປຮຽນຂະແໜງການອື່ນບໍ ອັນນີ້ກະມີຄືກັນເນາະ ເພາະວ່າການຮຽນ ຮຽນແພດນີ້ທີ່ມັນຍາກເນາະ ມັນຍາກ ຖ້າວ່າໄປບໍ່ລອດແທ້ໆ ກໍຈະຕ້ອງຮຽນ ການຮຽນນີ້ອາດຈະຮຽນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເພາະວ່າຮຽນ ຕົວຢ່າງຮຽນແພດບໍ່ໄດ້ ອາດຈະໄປຮຽນພະຍາບານບໍ ຮຽນວິເຄາະບໍ ຫຼືວ່າຮຽນຂະແໜງການອື່ນໆ ອໍ ເຈົ້າ ເອີ ມັນບໍ່ ມັ ນມີຂະແໜງການອື່ນຮອງຮັບອີກ ໂອເຄ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອັນນີ້ມາເວົ້າເຖິງເລື່ອງພາສາອັງກິດເນາະ ເພາະວ່າອາຈານວ່າຄັນ ຄັນເປັນແພດເປັນໝໍນີ້ຕ້ອງພາສາອັງກິດກໍຕ້ອງມີອັນນັ້ນໃຫ້ໄດ້ເນາະ ແລ້ ວສຳລັບອາຈານໄມຟອງເດເຈົ້າ ພາສາອັງກິດຂອງອາຈານນີ້ກໍຢູ່ໃນລະດັບສາກົນ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນອາຈານທີ່ຮຽນຄວບຄູ່ກັນໄປໃນການຮຽນແພດໄປພ້ອມບໍເຈົ້າ ຫຼືຈັ່ງໃດເນາະ ໂຕດ້ານພາສາອັງກິດ ເຈົ້າ ເອີ ທີ່ຈິງແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກະບໍ່ໄດ້ຮຽນ ຮຽນຫຼາຍດອກພາສາອັງກິດ ກະຕອນເປັນນັກສຶກສາແພດໃນຊຸມປີ 1980 ປາຍນີ້ເນາະ ຮຽນປີ 85 86 87 ຫຍັງນີ້ລະ ຕອນນັ້ນກະຄືບ້ານເຮົານີ້ກະຍັງບໍ່ທັນມີ ອັນນ່າ ສະຖານທີ່ທີ່ວ່າສິດ ສອນພາສາອັງກິດຫຼາຍເທື່ອ ຄູທີ່ເປັນ ອັນນ່າ ຄົນຕ່າງປະເທດເນາະ ທີ່ວ່າມີ ອ່າ ມີພາສາເປັນພາສາແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຫຼາຍ ຫຼືວ່າບໍ່ມີເລີຍຫັ້ນລະ ເຈົ້າ ກໍອາໄສຮຽນຢູ່ນຳວັດນຳວາ ຮຽນນຳຄູບາ ສະນັ້ນ ອ່າ accent ຫຼືວ່າສຳນຽງພາສາອັງກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ຈະບໍ່ ບໍ່ຄືຄົນຕ່າງປະເທດ ກະເພາະວ່າຮຽນນຳຄົນລາວເດເນາະ ແຕ່ວ່າສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຮຽນພາສາອັງກິດນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາຮຽນແລ້ວຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ ຕ້ ອງໄດ້ຝຶກຊ້ອມຢ່າງເປັນປະຈຳ ຊັ້ນມັນ ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ຕົວຢ່າງຕອນທີ່ວ່າຮຽນຕອນນັ້ນເນາະ ຮຽນລະກະພ້ອມກັບໝູ່ເນາະ ເຫັນຕ່າງປະເທດນີ້ຕ້ອງແລ່ນເຂົ້າໄປຫາ ເພື່ອຫຍັງ ເພື່ອໄປໃຊ້ພາສາ ອັງກິດສົນທະນາກັບເຂົາ ສະໄໝນັ້ນເນາະ ອ່າ ຄົນທີ່ວ່າໄດ້ພາສາອັງກິດກໍໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຊາວຕ່າງຊາດມາຕອນນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ກະແມ່ນ ອັນນ່າ ຄົນຣັດເຊຍ ຫຼືວ່າຄົນໂຊວຽດເນາະ ຫຼາຍ ຕອນນັ້ນ ໄປບາງ ຄັ້ງນີ້ ເພິ່ນກໍບໍ່ເວົ້ານຳ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເນາະ ແຕ່ວ່າໂຊກດີບາງ ບາງຄົນເຂົາກໍໄດ້ພາສາອັງກິດເນາະ ກະແລ່ນນຳເຂົາ ກໍໄປເວົ້າໄປວ່າຫຍັງ ເພື່ອວ່າຢາກຝຶກຊ້ອມຫັ້ນນະ ອັນນີ້ສຳຄັນຫຼາຍ ສະນັ້ນກໍບໍ່ຍາກ ມີແຕ່ນ ຳໃຊ້ເລື້ອຍໆເນາະ ນຳໃຊ້ເລື້ອຍໆ ລະກະຝຶກປະຈຳເນາະ ເຂົ້າຫາ ອ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາເນາະ ໂດຍສະເພາະຄົນຕ່າງປະເທດ ລະເຮົາກໍຊິ ອ່າ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ໄປໃນໂຕເລີຍເນາະ ເຈົ້າ ອື ອັນນີ້ເປັນການຮຽນພາສ າອັງກິດແບບ ແບບວິທີທຳມະດາ ແຕ່ວ່າເຮັດໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນທຳນອງນັ້ນບໍ ເຈົ້າ ອັນສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງເນາະ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເວົ້າມື້ກີ້ນີ້ເນາະ ອ່າ ເວລາທີ່ວ່າເຮົາ ເຮົາ ອ່າ ຮຽນແພດຮຽນໝໍ ຫຼືວ່າເປັນແພດເປັນໝໍກໍ ຕາມເນາະ ອ່າ ເວລາເຮົາ ຊອກຂໍ້ມູນອີ່ຫຍັງຕ່າງໆເນາະ ຖ້າເຮົາຊອກເປັນຂໍ້ມູນພາສາອັງກິດນີ້ ເຮົາຊິໄດ້ຮຽນຮູ້ໄປນຳ ທຸກມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກະຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເນາະ ອ່າ ຄັນຖ້າເຮົາຊອກຢູ່ໃນ search engine ທີ່ເປັນພາສ າອັງກິດເນາະ ມັນກະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ລືມເນາະ ໜຶ່ງບໍ່ລືມ ສອງມາມັນກະຊິເຫັນຄຳສັບໃໝ່ໆ ຫຼືວ່າມີປະໂຫຍກໃໝ່ໆອອກມາຫຍັງຊີ້ ກໍຊິເຮັດໃຫ້ເຮົາ ອ່າ ອັບເດດເລື້ອຍໆເນາະ ສະນັ້ນ ການທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ ການຊ ອກຮູ້ເລື້ອຍໆນີ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອັບເດດໄປ ລະກະບໍ່ລືມໄປເນາະ ເຈົ້າ ເຮົານີ້ຕ້ອງມີຈຸດໝາຍ ຕ້ອງມີ ອັນນ່າ ເປົ້າໝາຍວ່າເຮົາຊິໄປແນວໃດເນາະ ຕົວຢ່າງການຮຽນແພດຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນເປັນຄ ວາມມຸ່ງໝັ້ນມາແຕ່ ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນລະເນາະ ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ຢາກ ຢາກເປັນເນາະ ຕອນທີ່ວ່າຮຽນຈົບ ອັນນ່າ ອຸດົມເນາະ ຕອນນັ້ນຮ້ອງອຸດົມ ຫຼືວ່າມັດທະຍົມປາຍຫັ້ນລະເນາະ ເອີ ກະຢາກໄປຮຽນແພດ ແຕ່ກໍບໍ່ມີເ ງື່ອນໄຂເນາະ ກະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານສືບທອດກ່ອນ ເນາະ ຢູ່ໂຮງຮຽນສ້າງແພດຊັ້ນກາງ ອາດຳຫັ້ນນະ ເຮັດວຽກ 3 ປີ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍໄດ້ທຶນໄປຮຽນຕໍ່ເນາະ ອັນນັ້ນກໍບໍ່ທໍ້ຖອຍເນາ ະ ເຮົາຕ້ອງມຸ່ງໝັ້ນເນາະ ເຈົ້າ ຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍ ຕ້ອງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຈັ່ງສິສຳເລັດໄດ້ ເຈົ້າ ມື້ນີ້ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາຂອງພວກເຮົາກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳສາດສະດາຈານ ໄມຟອງ ມາຍຊາຍ ຮອງອະທິການບໍດີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບຂອງລາວ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍອາຈານ

ການສຶກສານີ້ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຢູ່ຄອບຄົວໃດ ມາຈາກຄອບຄົວໃດ ຂໍພຽງແຕ່ມີຄວາມບຸກບືນຊັ້ນເທາະ ກໍສາມາດທີ່ວ່າຈະ ອ່າ ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງກ້າວໄປສູ່ການສຶກສາໃນລະດັບສູງໄດ້ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ຟັງແລ້ວກໍຢ່າລືມ ກົດໄລ້ກົດແຊບອກຕໍ່ກັນໄປເນາະວ່າ ສາມາດຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໃນທຸກເວລາ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ແລະກະຂໍໃຫ້ ກົດໄລ້ກົດແຊໄປນຳເດເນາະ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ